ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز
to'qqizinchi oktyabr e'lon qilingan yangi bir tekshirish dokladida uyg'ur majburiy amgikining xitoy dengiz mahsulotlari ishlab chiqarish sohasiga ilib kirilganligi ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى كارخانىلىرىنىڭ پىششىقلاپ ئىشلەپ چىقارغان كۆپ قىسىم دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىنىدىغانلىقى مەلۇم بولغان ئامېرىكىدىكى نيۇيوركلۇق ژۇرنىلىنىڭ توققۇزىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە دوكلاتنى تەييارلىغان ژۇرنالىست ۋە تەتقىقاتچىلار خىتايدىكى ئاز دېگەندە ئون دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئىشچىنى ئىشلەتكەنلىكى ۋە بۇ ئىشچىلارنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ سىن كۆرۈنۈشلىرىنى بايقىغان ئۇيغۇر ئىشچىلار بۇ ۋىدېئولاردا ئۆزلىرىنىڭ بېلىق تازىلاشتىن باشقا تاللاش يولى يوقلۇقىنى قەيت قىلىشقان بۇ چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىگىمۇ ئېلىپ كىرىلگەنلىكىگە ئائىت دەلىللىرىنى ئېلان قىلىشىدۇر بۇرۇن تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئاپتوموبىل كۈنتاختا پولىسىلىكون پاختا پەمىدۇر كانچىلىق توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك ۋە دېھقانچىلىق ساھەلىرىدە كەڭ ئومۇملاشقانلىقى ئەمما بۇنىڭ بۇ ساھەلەر بىلەن چەكلىنىپ قالمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ كەلگەن ئىدى دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ۋولمارت كوسكو قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ توپ پارچە سېتىش زەنجىرلىرىگە يوللىنىدىكەن دوكلاتتا يەنە بۇ كارخانىلارنىڭ گېرمانىيەدىكى ياۋروپا بويىچە ئەڭ چوڭ توڭلىتىلغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرى بازىسىنى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن بۇ دوكلات ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى تېخىمۇ قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشلىتىۋاتقان خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى كارخانىلىرىنىڭ كۆپ قىسمى خىتاينىڭ شەندۇڭ ئۆلكىسىگە جايلاشقانىكەن ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئاپتوموبىللىق ھۇجۇمغا ئۇچرىغان سان فرانسىسكو شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باياناتىدا خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ۋىزا باشقارمىسىغا ئاپتوموبىللىق بېسىپ كىرگەن كىشىنىڭ نەق مەيدانغا يېتىپ كەلگەن ساقچىلار تەرىپىدىن ئېتىپ يارىلاندۇرۇلغانلىقى

ساقچىلار نەق مەيدانغا يېتىپ كەلگەندە بىر ئاپتوموبىلنىڭ خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ زالىدا تۇرغانلىقىنى كۆرگەن ساقچىلار كونسۇلخانا ئىچىگە كىرىپ گۇماندار بىلەن سۆزلەشكەن ۋە بىر ساقچى ئوق چىقارغان باياناتچى كاترىن ۋىنترىس گۇماندارنىڭ كېيىنرەك دوختۇرخانىدا ئۆلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن قەيت قىلىنىشىچە ۋەقەدە باشقا ئادەم يارىلىنىش ياكى ئۆلۈش ھادىسىسى بولمىغان ئامېرىكا تاراتقۇلىرىدىكى خەۋەرلەردە خوندا ماركىلىق ئاپتوموبىل خىتاي كونسۇلخانىسىغا بېسىپ كىرگەندە كونسۇلخانا ۋىزا باشقارمىسىنىڭ زالىدا يىگىرمىدەك كىشىنىڭ بارلىقى قەيت قىلىنماقتا خىتاينىڭ سان فرانسىسكو كونسۇلخانىسى بۇ ھەقتىكى باياناتىدا بۇ ۋەقە نەق مەيداندىكى خادىملار ۋە پۇقرالارنىڭ ھاياتى ۋە بىخەتەرلىكىگە خەۋپ پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ كونسۇلخانىمىز بۇ زوراۋانلىق ھۇجۇمىنى قاتتىق ئەيىبلەيدۇ ھەمدە ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك مەسئۇلىيەتنى سۈرۈشتۈرۈش ھوقۇقىنى ساقلاپ قالىدۇ دېيىلگەن نۆۋەتتە بۇ ۋەقە ئاسىيا تىنچ ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ باشلىقلار يىغىنى ئالدىمىزدىكى ھەپتىلەردە سان فرانسىسكودا ئېچىلىدىغان دىپلوماتلار پرېزىدېنت جو بايدېننىڭ خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى ئۈمىد قىلىۋاتقان بىر پەيتتە يۈز بەرگەن قىرغىزىستان ئۇيغۇر ئىتتىپاقى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى بىشكەكتىكى مەدىنە بازىرىنىڭ خوجايىنى قىرغىزىستان پارلامېنتى يۇقىرى كېڭىشىنىڭ سابىق ئەزاسى تۇرسۇنتاي سەلىموف توققۇزىنچى ئۆكتەبىر قىرغىزىستان دائىرىلىرى تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى قىرغىزىستان دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتى خادىملىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بىشكەكنىڭ پېرۋومايسكىي رايونلۇق سوت مەھكىمىسىگە چىقىرىلغانلىقى ۋە سوتنىڭ ئۇنى بۇ يىل توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى كېيىنكى باسقۇچلۇق سوت ئېچىلغىچە تۈرمىدە تۇتۇپ تۇرۇشنى قارار قىلغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ تۇيۇقسىز قولغا ئېلىنىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئالاھىدە دىققىتى ۋە ئەندىشىسىنى قوزغىدى تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ تېخى بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ بىردىنبىر قانۇنلۇق ئاممىۋى تەشكىلاتى بولغان ئۇيغۇر ئىتتىپاقى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە سايلىنىپ ئالتە ئايدىن كېيىن تۇيۇقسىز قولغا ئېلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا لېكىن قىرغىزىستان دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتىنىڭ ئونىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان باياناتىدا قەيت قىلىنىشىچە تۇرسۇنتاي سەلىموف قىرغىزىستان جىنايى ئىشلار قانۇنىنىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش بىرىنچى ماددىسى بويىچە تەشكىللىك گۇرۇھ قۇرۇش ياكى ئۇنىڭغا قاتنىشىش بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان دائىرىلەر تۇرسۇنتاي سەلىموفنى قولغا ئېلىشتا ئۇنى تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى قىرغىزىستان دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتى خادىملىرى بىلەن بولغان توقۇنۇشتا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن قىرغىزىستاندىكى داڭلىق قارا قوللار گۇرۇھىنىڭ ئاتامانى قامچىبېك كولبايېفقا چاتقان لېكىن تۇرسۇنتاي سەلىموف توققۇزىنچى ئۆكتەبىر بىشكەك پېرۋومايسكىي رايونلۇق سوت مەھكىمىسىگە چىقىرىلغاندا ئۇنىڭغا ئارتىلغان بارلىق ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلغان تۇرسۇنتاي سەلىموف ئۆزىنىڭ قامچىبېك كولبايېف بىلەن بىر مەھەللىدە قوشنا ئولتۇرىدىغانلىقى قامچىبېكنى كۆرگەنلىكى ئەمما ئۇنىڭ بىلەن ھەرقانداق شەكىلدىكى بىر مۇناسىۋىتى يوقلۇقىنى ئېيتقان تۇرسۇنتاي سەلىموفنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇنىڭ قامچىبېك كولبايېف بىلەن ھېچقانداق بىر ئورتاق نۇقتىسى يوق ئىكەن نۆۋەتتە تۇرسۇنتاي سەلىموۋنىڭ خىتاي قىرغىزىستان مۇناسىۋىتى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باش مىنىستىرلىرىنىڭ يىغىنى يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بېشكەك شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان شۇنداقلا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دىققىتى ئۇيغۇر مەسىلىسىدىن خاماسنىڭ ئىسرائىلىيىگە قوراللىق ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىگە بۇرالغان بىر پەيت قولغا ئېلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا ئۇيغۇر رايونىنىڭ يەرلىك قانۇن چىقىرىش خىزمىتىدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ كەڭ كۆلەمدە مەجبۇرىي ئومۇملاشتۇرۇلۇۋاتقان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىدىن ئىبارەت يېڭى كىملىكنى چىقىش قىلىش تەلەپ قىلىنغان نۆۋەتتە يەرلىك قانۇن چىقىرىشتا جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى چىقىش قىلىشتىن ئىبارەت بۇ يۈزلىنىشنىڭ رايوندا باشقا كىملىكلەرنى قانۇنسىزلىققا ئېلىپ بېرىش خەۋپى زور ئەندىشە پەيدا قىلماقتا

زۇمرەت ئوبۇل سۆزىدە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق خاراكتېرىنى كۈچەيتىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇن چىقىرىش نازارەتچىلىك ۋە ۋەكىللىك خىزمىتىدە ئالدىن ئويلىشىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە قانۇن چىقىرىشنى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە قانۇن تۈزۈم نازارەتچىلىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئاساسىي قانۇن

بۇنىڭدىن بۇرۇن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بې دې تې ئومۇمىي كېڭىشىنىڭ ئەزالىرىنى خىتايغا بېلەت تاشلىماسلىققا چاقىرىپ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان خىتاينىڭ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇشقا لايىق ئەمەسلىكىنى بىلدۈرگەن ئىدى لېكىن بې دې تې ئومۇمىي كېڭىشىگە ئەزا بىر يۈز توقسەن ئۈچ دۆلەتنىڭ ئاۋاز بېرىشى نەتىجىسىدە مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ئونىنچى ئۆكتەبىر كۈنىدىكى بېلەت تاشلاشتا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىن بوش قالغان تۆت ئورۇننىڭ بىرىگە قايتا ئېرىشكەن خەۋەردە ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىن سايلانغان قالغان ئۈچ دۆلەتنىڭ نېپال پاكىستان ۋە ئۆزبېكىستان ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا پاكىستان بىلەن ئۆزبېكىستان بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشى ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئايدا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى تەكشۈرۈش ھەققىدىكى بىر تەكلىپ لايىھەسىنى ئاۋازغا قويغاندا ئۇنىڭغا رەت ئاۋازى بېرىپ خىتاينى قوللىغان بۇ قېتىم كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشىگە تولۇقلاپ سايلانغان ئون بەش دۆلەتنىڭ ئەنگلىيە فرانسىيە مېكسىكىدىن باشقا مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ بې دې تېدا دائىم خىتاينى قوللايدىغان دۆلەتلەر بولۇشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى ئۈمىدسىزلەندۈرمەكتە توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى خەلقئارادىكى سەكسەن نەچچە تەشكىلات ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ بې دې تې ئومۇمىي كېڭەشىگە ئەزا دۆلەتلەرنى خىتايغا بېلەت تاشلىماسلىققا چاقىرغان باياناتتا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھېچبولمىسا قىرىق يەتتە دۆلەتتىن تەشكىل تاپقان كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشىدە بىر ئورۇننى بوش قالدۇرۇپ قويۇشى چۈنكى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشىگە ئەزا بولۇشقا لايىق ئەمەسلىكى ئۇنىڭ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق مېخانىزمىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن

يەھۇدىيلار ئۆز بايراملىرىدا مىسىردىكى قۇللۇق تارىخى ئۆز دۆلىتىدىن ئايرىلىش ۋە قىرغىنچىلىققا ئۇچراش تارىخىنى خاتىرىلەش ئارقىلىق ھەر ۋاقىت ئۆزىنى ئاگاھلاندۇرۇپ تۇرىدىغانلىقىنى دۇنيادا فىرئەۋندەك مۇستەبىتلەر مەۋجۇت بولىدىكەن قۇللۇق ۋە قىرغىنچىلىقنىڭ مەۋجۇت بولىدىغانلىقىنى ئۇيغۇرلار بۈگۈن ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بۇنىڭ ئەڭ جانلىق مىسالى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ يەھۇدىيلاردەك ئېتىقادلىق

دۇنيادا پىرئەۋىندەك مۇستەبىتلەر مەۋجۇت بولىدىكەن قۇللۇق ۋە قىرغىنچىلىقنىڭ مەۋجۇت بولىدىغانلىقىنى ئۇيغۇرلار بۈگۈن ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بۇنىڭ ئەڭ جانلىق مىسالى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە چېدىر بايرىمى ناملىق بۇ ماقالىدە يەھۇدىيلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قۇللۇق تارىخىنى خاتىرىلەش مەجبۇرىيىتى بار خۇددى تەلمۇدتا ئېيتىلغىنىدەك ئۇنى ئوچۇق ئاشكارا مۇھاكىمە قىلىش كېرەك دېگەن سۆزلەر نەقىل ئېلىنغان بولۇپ تارىختىكى مىسىر پادىشاھى پىرئەۋىنگە ئوخشاش مۇستەبىت شى جىنپىڭ ۋلادىمىر پۇتىنلارنىڭ پەقەت ئۆز غەلىبىسىنى داغدۇغا قىلىپ مەغلۇبىيىتىنى يوشۇرىدىغانلىقى چۈنكى ئاجىزلىقلىرىنى ئاشكارىلاپ قويۇشتىن قورقىدىغانلىقى ھالبۇكى ئاخىرقى غەلىبىنىڭ پەقەت ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە مەغلۇبىيىتىنى كۆرەلىگەن ئېسىدە تۇتالىغان ۋە ئىبرەت ئالالىغانلارغا مەنسۇپ ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان كارل گېرشمەن ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ماقالىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان كۆز قاراش ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى
بۇ ماقالە يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا سۆزلىگەن سۆزۈمنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان. مەن بۇ كۈنى، يەنى يەھۇدىيلارنىڭ چېدىر بايرىمى باشلىنىدىغان كۈنى سۆز قىلىشنى تەلەپ قىلدىم. بۇنىڭدا مەن يەھۇدىيلارنىڭ چېدىر بايرىمىنىڭ ئەھمىيىتىنى، يەنى ئۇلارنىڭ ئۆز ئۆتمۈشىنى، مىسىردا قۇل قىلىنغان كەچمىشى ۋە ئۇنىڭغا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقنى تەكىتلىدىم. شۇنى دېدىمكى، يەھۇدىيلار ئەركىنلىككە ئېرىشكەن، كۈچلەنگەن بولسىمۇ ئۆتمۈشتىكى كۈلپەتلىرىنى، قۇللۇقتا چەككەن ئازابلىرىنى ئەسلەش، تارىخ بىلەن بۈگۈننى سېلىشتۇرۇش، زالىم پىرئەۋىن بىلەن بۈگۈنكى مۇستەبىت شى جىنپىڭنىڭ ئوخشاشلىقىنى تونۇش ئارقىلىق ئۇلاردىن ئىبرەت، ساۋاقلارنى ئالالايدۇ. چۈنكى مۇستەبىتلەر ئۆز خاتالىقى ۋە مەغلۇبىيىتىنى تەن ئالمىغانچە تېخىمۇ ئاجىزلايدۇ ۋە ئۇزاق مۇددەت پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ.
ماقالىدە ئېيتىلىشىچە يەھۇدىيلارنىڭ چېدىر بايرىمى ئۇلارنىڭ كۈزلۈك مول ھوسۇلنى تەبرىكلەش بايرىمى بولۇپ قەدىمدىن بېرى ئىسرائىلىيە قەۋمىنىڭ دېھقانلىرى ھوسۇل ئالغان ئاشلىق ۋە مېۋە چېۋىلىرىنى ئىبادەتخانىلىرىغا ئاپىرىپ سەدىقە قىلىدىكەن بۇ چاغدا ئۇلاردىن قەسەمنامە ئوقۇش تەلەپ قىلىنىدىكەن بۇ قەسەمنامىدە يەھۇدىيلارنىڭ مىسىردىن چىقىش ھېكايىسى سۆزلىنىدىغان بولۇپ يەھۇدىيلارنىڭ قاچاندىن باشلاپ مىسىرغا بارغانلىقى ۋە ئۇ يەردە قۇل قىلىنغانلىقى ئاندىن پەرۋەردىگارنىڭ ئۇلارنىڭ ئاھۇ زارىنى ئاڭلاپ مۆجىزىلىك بىر شەكىلدە ئۇلارنى قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ سۈت ۋە ھەسەل ئېقىپ تۇرغان جايغا باشلاپ بارغانلىقى بايان قىلىنىدىكەن يەھۇدىيلارنىڭ پاسخا بايرىمى بىلەن چېدىر بايرىمى ئۇلارغا ئەڭ ھۆر بەختىيار كۈنلىرىدە ئەڭ ئېغىر قۇللۇق ئازابى چەككەن بالايىئاپەتلىك كۈنلىرىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقنى ئەسكەرتىدىغان بايرام بولۇپ پەرۋەردىگارىنىڭ نېمەتلىرىگە ئېرىشكەن ئەركىنلىك ۋە بايلىققا چۆكۈپ كەتكەن ۋاقىتلىرىدا مەغرۇرلىنىپ كەتمەي ئۆتمۈشتىكى قاباھەتلىك كۈنلىرىنى ئەسلەپ كەمتەر بولۇشقا پەرۋەردىگارىنىڭ نېمەتلىرىگە ياخشىلىق بىلەن شۈكۈر ئېيتىشقا ئۈندەيدىكەن بۇ ماقالىدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق يەھۇدىيلار ئۈچۈن ئۆتمۈشىنى ئۇنتۇماسلىقنىڭ بىر ئىبرەت ئەينىكى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن ھەمدە خىتاينىڭ بۇ جىنايىتىگە قەتئىي قارشى تۇرۇش تەكىتلەنگەن ئۇيغۇرلاردىمۇ ئۆتمۈشۈڭنى ئۇنتۇما شىر چورۇقۇڭنى قۇرۇتما دېگەن ماقال تەمسىللەر بار ئەمما ئۆتمۈشىمىز ئۆتمۈشنى ئۇنتۇش ۋە تارىخىي خاتالىقلارنى تەكرارلاش پاجىئەلىرى بىلەن تولغان خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ يىللاردىن بېرى خىتايغا قارشى كۈرەش داۋاملىشىۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ يەنە ھېچقانداق ئىش بولمىغاندەك ۋەتەنگە بېرىشى ياكى بېرىشقا تەرەددۇتلىنىشى بۇنىڭ بىر ئىسپاتىدۇر خىتايلار ئۆتمۈشنى ئۇنتۇمىغانلىقى تارىخچىلىرى بولسا ھەر بىر دەۋرنى خاتىرىلەپ ماڭغانلىقلىرى ئۈچۈن تارىختىن ساۋاق ئېلىشلىرى مۇمكىن بولغان ئۇلار نەچچە يۈز يىللار شىمالدىكى مىللەتلەر موڭغۇللار ۋە مانجۇلارنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا قۇل بولۇپ ياشىغان بولسىمۇ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۆز دۆلىتىنى قۇردى ھەمدە مانجۇلار بىلەن موڭغۇللارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ بۈگۈنكى ھالغا ئېلىپ كەلدى ماقالىدە ئېيتىلىشىچە يەھۇدىيلار ئۈچۈن ئېيتقاندا مىسىردىن چىقىش ھېكايىسىنى ئەستە ساقلاش ناھايىتى مۇھىم چۈنكى بۇ ھېكايە ئېتىقادنىڭ كۈچى بىلەن بىرلىشىپ ئۇلارنى كۈچلۈك چىدامچان سەۋرچان ھەم كۈرەشچان قىلىپ ئىككى مىڭ يىللىق سەرسانلىق ۋە زىيانكەشلىكنىڭ جۇدۇن چاپقۇنلىرىدىن ساقلاپ قالغان بۇ ماقالىدە يەنە شارانېسكىي ئىسىملىك بىر لاگېر شاھىتىنىڭ كەچمىشلىرى ۋە سۆزلىرى مىسال كەلتۈرۈلگەن شارانېسكىي سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ گۇلاگلىرىغا قامالغان بىر مەھبۇس بولۇپ ئۇ يەردىن قۇتۇلۇپ چىققاندىن كېيىن ئىبلىستىن قورقماسلىق ناملىق بىر ئەسلىمە يازغان بۇ ئەسلىمىسىدە ئۆزىنىڭ قۇتۇلۇپ چىقالىشىدىكى سەۋەبنى تارىخنىڭ ھەرگىز سوۋېت ھاكىمىيىتى بىلەن باشلانمىغانلىقىنى دائىم ئۆزىگە تەكىتلەپ تۇرۇشىغا باغلىغان يەنى ئۇ يەھۇدىيلارنىڭ مىسىردىن چىقىش ھېكايىسى داۋاملىشىۋاتىدۇ تارىخ سەن بىلەن بىللە دېگەن گەپنى ئۆزىگە دائىم تەكرارلاپ تۇرغان

ئەركىن دۇنيا خىتاينىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلىرىگە قورقۇنچلۇق زىيانكەشلىك قىلىشىغا سۈكۈت قىلماسلىقى كېرەك ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ لاگېرلارغا قامىدى بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات ماماتلىق كۈرەشلىرىنى قوللىشىمىز كېرەك كىچىككىنە قوللاشلارمۇ چوڭ تەسىر پەيدا قىلالايدۇ دېگەن كارل گېرشمان ئەپەندى شارانسكىي ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. شارانسكىي شۇنى ئەستىن چىقارمىغانكى، ئۇنىڭ خەلقى سوۋېت ئىتتىپاقىدىنمۇ بۇرۇن مەۋجۇت ئىدى. دېمەك، مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتۇلۇپ چىقالىغان خەلق ئۇنىڭغا كۈچ بەرگەن. ئۇ بۈگۈن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنىڭ نەقەدەر قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى، ئەركىن ئىنسانلار ئۈچۈن بۇنىڭ ھەرگىز سەل قارايدىغان مەسىلە ئەمەسلىكىنى، مۇستەبىتلەرنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچراۋاتقان خەلققە ياردەم قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
كارل گېرشمەن ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدىكى نامايىش يەھۇدىي تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاش ھەرىكىتىنىڭ پەقەت بىر قىسمىلا بولۇپ ئۇلار بۇ يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان خانۇكا بايرىمىدا نيۇ يورك شەھىرىدە چوڭراق پائالىيەت ئۆتكۈزۈشنى لاگېرلارغا قامالغان بىر مىليون سەككىز يۈز مىڭ ئۇيغۇر ئۈچۈن ھەر بىرىگە ئاتاپ بىردىن شام يېقىشنى ئويلىشىۋېتىپتۇ ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئىشتىن ئىلھام ۋە كۈچ ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى يەھۇدىيلارنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچراش تارىخى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى قىسمەتلىرى مۇئەييەن ئوخشاشلىققا ئىگە بولۇپ كارل گېرشمەن ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى
يەھۇدىيلار ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدۇ. ئۇلار بىزنىڭ ئۆتمۈشىمىز بىزنى ئۇيغۇرلارنى قوللاشقا ئۈندەيدۇ دەپ قارايدۇ. تەۋراتتىمۇ، ئىنجىلدىمۇ ياتلارنى ياخشى كۆر، بولۇپمۇ زۇلۇمغا ئۇچرىغانلارنى ياخشى كۆر دېگەن تەلىماتلار بار. يەھۇدىيلار ئۆزىمۇ كۆپ زۇلۇم چەككەن. ئۇلار ئۆزلىرىمۇ مىسىردا ياتلار، قۇللار ئىدى. شۇڭا ياتلارنى قوللىشى كېرەك. تەۋرات بىلەن ئىنجىلمۇ ئۇلارنى شۇنداق قىلىشقا دەۋەت قىلىدۇ.
كارل گېرشمەن ئەپەندى بۇ ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن بىز ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزدىن يەھۇدىيلارنىڭ مىسىردىن چىقىش ھېكايىسى ۋە كۈرەش تارىخىدىن ئىلھام ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز بۇ بەلكىم ئۇلارنى ئازاب ئوقۇبەت ئىچىدە ياشاۋاتقاندا تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىشى مۇمكىن مۇستەبىت شى جىنپىڭ تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنمۇ ئۇيغۇرلار ئۆز تارىخىنى قانداق يازغان بولسا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۆز تارىخىنى قايتا يازىدۇ زامانىۋى پىرئەۋىن يەنى شى جىنپىڭنىڭ دەھشەتلىك زۇلۇمىدىن قۇتۇلىدۇ بۇ ئۇلارنىڭ مۇستەھكەم ئېتىقادى ۋە ئىشەنچىسىگە باغلىقتۇر مەن ئاشۇنداق بولۇشىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەڭگۈ ياشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن كارل گېرشمەن ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ سۆزىنى قايتا تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
مەن بۇ ماقالىدە ئاساسەن ئۇيغۇرلارغا ئىلھام بەرمەكچى. مەن ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ھېكايىنى بىلىشى ۋە چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇلار ئۆزلىرىگە مەۋجۇتلۇق يولى تېپىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى كېرەك. سۆزۈمدىمۇ، ماقالەمدىمۇ بۇنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىنى قاتتىق چەكلىگەن. ھالبۇكى، چاغان تاۋۇز چاغىنى قاتارلىق خىتاي بايراملىرىنى ئۇيغۇر دىيارىدا تەشۋىقات ۋە مەجبۇرلاش ئارقىلىق ئومۇملاشتۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا بۇ يىلمۇ خىتاينىڭ تاۋۇز چاغىنى ئۇيغۇر دىيارىدا داغدۇغىلىق تەبرىكلەنگەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر قىسمى دەپ تەرىپلىدى شۇنداقلا خىتاينىڭ سىياسىي مەقسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت دىنىي ئېتىقاد ھەتتا تارىخ جەھەتتە خىتاينىڭ بىر پارچىسىغا ئايلاندۇرۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ يېقىنقى يىللاردا بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ روزا ھېيت قۇربان ھېيتقا ئوخشاش دىنىي بايراملىرىنى نورمال ئۆتكۈزۈشى چەكلەندى ھەتتا نورۇزغا ئوخشاش ئىران ۋە تۈركىي خەلقلەرگە ئورتاق بولغان تەبىئەت بايراملىرى مەشرەپكە ئوخشاش مىللىي خاسلىققا ئىگە مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈشمۇ چەكلەندى ئەمما خىتاي مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىدىن بولغان چاغان، پانۇس بايرىمى، قەبرە سۈپۈرۈش، زوڭزا بايرىمى، تاۋۇز چاغىنى دېگەندەك بايراملار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتى، ھەتتا مەجبۇرلىشى ئاستىدا ئۇيغۇر دىيارىدا ئومۇملىشىشقا يۈزلەنمەكتە. بۇ ھادىسىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى قوغداپ تۇرىدىغان ئەنئەنە ۋە ئۆرپ ئادەتلەرنىڭ يوقىلىشىغا بولغان ئەندىشىلەرنى بارغانچە كۈچەيتتى. خىتاينىڭ بۇ يىلقى تاۋۇز چاغىنى ھەققىدىكى خەۋەرلىرىدە ئۇيغۇرلار ئىلگىرى تاۋۇز چاغىنى دەپ ئاتاپ كېلىۋاتقان بۇ خىتاي بايرىمى خىتايچە ئاتالغۇسى بويىچە جۇڭچيۇجيې، يەنى ئوتتۇرا كۈز بايرىمى دېگەن نام بىلەن ئاتالغان. ھەمدە بۇ يىل خىتاينىڭ بىرىنچى ئۆكتەبىر دۆلەت بايرىمىدىكى دەم ئېلىش ھەپتىلىكىگە توغرا كەلگەن بۇ بايرامنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئىنتايىن داغدۇغىلىق تەبرىكلەنگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان. خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى، تەڭرىتاغ تورى ۋە شىنجاڭ تېلېۋىزىيەسى خەۋەرلىرىدە، ھەر قايسى ۋىلايەت، ناھىيەلەردىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ تەشكىللىشىدە قوشماق تۇغقان بولغان ئائىلىلەرنىڭ بىر يەرگە جەم بولۇپ ئاي توقاش يېگەنلىكى، ھەر مىللەت خەلقىنى تەشكىللەپ تاۋۇز چاغىنى شەرىپىگە ئۆتكۈزۈلگەن سەنئەت پائالىيەتلىرىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتقانلىقى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان. خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدا خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى بۇنداق داغدۇغىلىق تەبرىكلەش دولقۇنىنى قوزغىدى؟ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مىللىي بايراملىرىنى نورمال ئۆتكۈزۈشىنى چەكلىگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز بايراملىرىنى ئۇيغۇر رايونىدا ئومۇملاشتۇرۇشىغا قانداق سىياسىي مەقسەتلەر يوشۇرۇنغان؟

بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ بۇ خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى سۇسلاشتۇرۇش ھەتتا يوقىتىش قىلمىشى ھېسابلىنىدۇ چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىدە ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ تىلىغا دىنىي ئېتىقادىغا مائارىپىغا مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىگە چەكلىمە قويدى ھەتتا بۇزغۇنچىلىق قىلدى چۈنكى مىللەتلەرنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان دىنىي ئېتىقادى ۋە كىملىكىنى يوقىتىش ئۇلارنىڭ يەتمەكچى بولغان نىشانى.
تىڭبياۋ ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايوندا ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆزىگە خاس دىنىي ۋە مەدەنىيەت بايراملىرى بار. بۇ مىللەتلەرنىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتلىرى، ئۆزى ياراتقان مەدەنىيەت خاسلىقى بار. ئەمما خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ھازىر بۇلارنىڭ ھەممىسىنى قاتتىق چەكلىمەكتە. ھەتتا نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئۆزىنىڭ دىنىي ئېتىقادى، مەدەنىيەت ئەنئەنىسى ۋە مىللىي كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشتا چىڭ تۇرغىنى ئۈچۈنلا لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولاندى. مانا بۇ ئەھۋال ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ بۇ رايوندا قەبىھلەرچە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىلگىرىكى دىنىي ئىشلار مۇدىرى، نۆۋەتتە قۇرۇلتاينىڭ ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ خىزمەت قىلىۋاتقان تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. پۈتۈن دۇنيادا ئېتىراپ قىلىنىۋاتقان دىنىي بايراملاردىن بولغان روزا ھېيت، قۇربان ھېيتنى ئۆتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي بايرىمى نورۇز بايرىمىنى ئۆتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلمايدۇ. شۇنداق

ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ تاۋۇز چاغىنىغا ئوخشاش خىتاي بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىنىشى، شۇنداقلا چوشقا يېغى ئىشلىتىلگەن دەپ شۈبھىلىنىدىغان يۆبىن، يەنى ئاي توقاش يېيىشكە زورلىنىشى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان دىن ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ يۇقىرى پەللىسى ئىكەن. ئەمدى دېمەك، ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئۆزىنىڭ ئاتالمىش بايراملىرىدا پىشۇرىدىغان ھارام يېمەكلىكلىرىنى ئۇيغۇرلارغا يېدۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى يەنە بىر قېتىم سىناپ باقماقچى. يەنى خىتاينىڭ تاماقلىرى زادى ھالال بولمايدۇ ھېچقاچان. ئۇ خىتاي پۈتۈن جانلىقلارنىڭ ھەممىسىنى يالايدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ خىتاينىڭ تامىقى مەيلى قايسى شەكىلدە پىشۇرۇلغان بولسۇن، خىتاينىڭ تامىقى يېيىلمەيدۇ. شۇ ئارقىلىق يەنە بىر قېتىم ئۇيغۇرلارنى سىناپ، ئۇيغۇرلارنى يەنە بىر قېتىم ئومۇميۈزلۈك بىر تۇتقۇن قىلىش، لاگېرغا سولاش. بىر سۇيىقەست ھىيلە مىكىر ئويناۋاتقان بولسا كېرەك. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ يىلقى تاۋۇز چاغىنى ھەققىدىكى خەۋەرلىرىدە يەنە، تاۋۇز چاغىنىنىڭ تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدە، يەنى بۇنىڭدىن بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىل ئىلگىرىلا تەڭرىتاغ رايونىدىكى خەلقلەر ئارىسىدا ئۆتكۈزۈلگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. خەۋەردە تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى شائىر لى بەينىڭ تەڭرىتېغىدىكى ئاي تاماشىسى ھەققىدىكى نەزمىسى، خىتاينىڭ ئاتالمىش تارىخىي كىتابلىرىدا قەدىمكى تۇرپان دىيارىدا تولۇناي سەيلىسى ۋە ئاي توقاش ھەققىدىكى بالىلار قوشاقلىرى بارلىقى نەقىل كەلتۈرۈلگەن. ئامېرىكىدىكى تۇڭگان ئانالىزچى ماجيۇ ئەپەندى يۇقىرىقى بايانلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجى ئۈچۈن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئەپسانە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
خىتاينىڭ تارىخ كىتابلىرىدىكى مەدەنىيەت، ئۆرپ-ئادەت، بايراملار ھەققىدىكى تارىخىي ھېكايىلەردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ. ئەمما ئۇلار ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۆزگەرتىۋېتىلگەن. بۇنداق مىساللار ناھايىتى كۆپ. بۇنىڭدا يەرئاستى سۈيىنى باشلاپ چىقىش تېخنىكىسىدا ياسالغان تۇرپاندىكى كارىزلارنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكى، ۋە ياسىلىش ئۇسلۇبى جەھەتتە ئىرانلىقلارنىڭ كارىزلىرى بىلەن ئوخشاشلىقى ئېنىق پاكىت بولسىمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تارىخ كىتابلىرىدا تۇرپان كارىزلىرىنى مەنچىن سۇلالىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا سۈرگۈن قىلىنغان ئەمەلدارلىرى لىن زېشۈي قازدۇرغان دېگەن بايانلار ئۇچرايدۇ. بۇنداق ئاساسسىز ئويدۇرمىلار ۋە مەنتىقسىز جۆيلۈشلەر سىياسىي ئېھتىياج سەۋەبىدىن بۈگۈنكى خىتايدا ئىنتايىن ئومۇملاشقان. ھالبۇكى، ئاي توقاچ يېيىش ۋە ئاي سەيلىسى ھەققىدىكى بايانلاردىن بىز ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان خىتايلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئەمدى سىستېمىلىق ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىغا ئۆتكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەشۋىق قىلىنىۋاتقان، تاۋۇز چاغىنىدا ئاي توقاچ يەپ، تولۇن ئاي سەيلىسى قىلىش، تاڭ دەۋرىدە تەڭرىتاغ رايونىغا تارقالغان دېگەن ئاتالمىش تارىخىي بايانلارنىڭ ئاساسسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ خىتاي ھازىر شۇ ئاغزىغا كەلگەننى دەيدۇ. ئۇنىڭ مەقسىتى شۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالماقچى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ نۇرغۇن تارىخىي نەرسىلەرنى ياسايدۇ. بۇغداينى ئۆزىنىڭ قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇغدىيى يوق بۇلاردا. قۇربان ۋەلى ئەپەندى بۇغداي ۋە بۇغدايدىن ياسالغان يېمەكلىكلەرنىڭ كافكاز ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى خەلقلەرنىڭ ئاساسلىق يېمەكلىكى ئىكەنلىكىنى، بۇغداي تېرىش ۋە بۇغداي يېمەكلىكلىرىنىڭ مىلادىنىڭ ئالدى-كەينىدىكى دەۋرلەردە ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق ئىچكىرى خىتايغا تارقالغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز، بۇغداي بىر مىليون تۆت يۈز مىڭ يىل بۇرۇن كاپكاز، بالقان، مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدا تېرىلغان ھەم ساقلىنىۋاتقان يېمەك-ئىچمەكنىڭ بىرسى. بۇ بۇغداي شۇ دەۋرلەردە يارغۇنچاقتا ئۇن تارتىپ، ھەر خىل نان قىلىنغان بۇ نان ئۇيغۇرنىڭ بۇ ناھايىتى بۇرۇن بۇ خىتايدا نان بارلىقى ھەققىدە ھېچقانداق خاتىرە يوق. خىتايلار بۇلاردا ئاشلىق دېگەن نەرسە يوق. تارىخىي كىتابلاردا خىتايدا بۇغداي بارلىقى، گۈرۈچ بارلىقى پەقەت تىلغا ئېلىنمىغان. بۇلار ھەممىسى گۈرۈچ ياپونىيە تەرەپتىن، بۇغداي بىز تەرەپتىن كىرگەن. شۇ مىلادىنىڭ ئالدى-كەينىدە بۇ خىتاي رايونىدا بۇغداي بۇغداي كىرگەن. بۇلار بۇغداينى ئۇنىڭدىن بۇرۇن بىلمەيدۇ. ئەمدى بۇ ئۇيغۇر رايونىدا بۇغداي شۇ ۋاقىتلاردا يارغۇنچاقتا ئۇن تارتىپ نان قىلىدىغان ئۆرپ-ئادەت بار. بۇ نان ئۇيغۇرنىڭ، خىتايدا نان يوق.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ئۇيغۇرلارغا خىتايچە بايراملارنى، خىتايچە يېمەك ئادەتلىرىنى مەجبۇرىي تېڭىش، بۇ ھەقتىكى بۇرمىلانغان ۋە يالغان تارىخىي ھېكايىلارنى ئويدۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى ياشاش ئادەتلىرىنى، تارىخىي كەچمىشلىرىنى بۇرمىلاش ئارقىلىق بۇ زېمىننى خىتاينىڭ مەڭگۈلۈك بىر پارچىسىغا ئايلاندۇرۇشقا تىرىشماقتا ئىكەن. خىتايدىن ئۇيغۇرلارغا تارقالغان دېيىش ئارقىلىق، مۇشۇنداق بىر يالغان ئارقىلىق بۇ زېمىن ئەزەلدىن بىزنىڭ دېگەننى ئىلگىرى سۈرمەكچى، بۇنى دۇنيا ئېتىراپ قىلمايدۇ.
پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەر خىل تەشۋىقات قوراللىرىنى ئىشقا سېلىپ،

گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىدا بولسۇن توققۇزىنچى ئۆكتەبىر گېرمانىيەدە نەشردىن چىقىدىغان فرانكفورت ئوبزورلىرى گېزىتى خىتاينىڭ يېڭى شىنجاڭ ئوبرازىنى يارىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرى بايان قىلىنغان گۈزەل شىنجاڭ خىتاي نەتىجىلىك ھالدا ئۇيغۇر رايونى ئۈچۈن يېڭى ئوبراز ياراتماقچى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلدى ماقالىغا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قۇرۇلغان جازا لاگېرلىرىنىڭ ئورنىنى كاتتا مېھمانخانىلار ئىگىلىدى. خىتاي شىنجاڭنىڭ ئوبرازىغا ھەل بېرىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ھالبۇكى، ۋەزىيەت يەنىلا درامماتىك، دېگەن جۈملە كىرىش سۆز قىلىنغان. ماقالىدا شى جىنپىڭنىڭ ئاۋغۇست ئايلىرىدا ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلغاندا يەرلىك ئەمەلدارلارغا ئىجابىي ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەرنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىشەنچلىك يېڭى قىياپىتىنى نامايان قىلىش بۇيرۇقىنى بەرگەنلىكى، بۇنىڭ مەنىسىنىڭ شىنجاڭنىمۇ بۇ چوڭ ئەجدىھا ئىمپېرىيەسىنىڭ باشقا ئۆلكىلىرىگە ئوخشاش ھالغا كەلتۈرۈشتىن دېرەك بېرىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ماقالىدا بايان قىلىنىشىچە، شى جىنپىڭنىڭ كۆزدە تۇتقىنى، نۆۋەتتە، ھەممىدىنمۇ مۇھىم بولغان سىياسىي مۇقىملىق كاپالەتكە ئىگە بولغان، تامامەن خىتايچىلاشقان شىنجاڭدىن ئىبارەت ئىكەن. ئۇ رايوندىكى تۈركىي مىللەتلەر خىتاي ئورتاق تىلىدا سۆزلەيدىغان، قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەر ئۈنۈملۈك ھالدا كونترول ئاستىغا ئېلىنغان شىنجاڭ قۇرۇشنى تەلەپ قىلغان ھەمدە ھازىرقى شىنجاڭدىكى خىزمەتلەرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. ماقالىدە يەنە ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىر ساياھەتچى جەلپ قىلىشنى كۈچەيتىپ، گۈزەل شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى نامايان قىلىشنىڭ قانات يايغانلىقى، خىتاينىڭ تەكلىپلىرى بىلەن رايونغا ساياھەتكە بارغان بىر قىسىم غەرب ئەللىرى مۇخبىرلىرىنىڭ جازا لاگېرلىرىنى كۆرمىگەنلىكىنى، رايوننىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدىن ھەيران بولغانلىقىنى مەتبۇئاتلاردا بايان قىلىۋاتقانلىقى، ئەمەلىيەتتە بۇ مۇخبىرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يۈزىگە يېپىلغان چۈمپەردىنى كۆرۈپ كەلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن.

پارلامېنتلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىشلىرى، خەلقئارا مەتبۇئاتلاردا ئېلان قىلىنغان پاكىتلار ۋە قانۇنىي جەھەتتىن ئىسپاتلانغان ھۆججەتلەر، گۇۋاچىلارنىڭ بەرگەن ماتېرىياللىرىغا ئوخشايدىغان ھەر تەرەپلىمە كۆپ قىرلىق پاكىتلار ئالدىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ بۇ جىنايىتىنى يوشۇرالمايدىغان بىر ھالەتكە كەلدى. بىر تەرەپتىن ئىنكار قىلىدۇ، ئەمما ئىنكار قىلغان بىلەن بۇنى بۇنداق يالغانلاش بىلەن، خاتا ئۇچۇر تارقىتىش بىلەن بىر يەرگە بارالمايدىغانلىقىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رېئاللىقتىن قېچىپ قۇتۇلۇشنىڭ يېڭى بىر يوللىرىنى ئىزدەپ، ساياھەتچىلىك ئارقىلىق ئاتالمىش شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاش پروگراممىسىنى يولغا قويۇۋاتىدۇ.
ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ئۆزى دۇچ كەلگەن بۇ رېئاللىقتىن قېچىپ قۇتۇلالمايدىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن، چىقىش يولى تېپىش مەقسىتىدە شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى يېڭىلاشنى بىر تاكتىكا سۈپىتىدە قوللىنىشقا باشلىغان. ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي بۇ مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىر قىسىم غەربلىك ئاتالمىش مۇتەخەسسىسلەر ۋە مۇخبىرلارنى سېتىۋېلىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چاپان يېپىشقا سالماقتا ئىكەن.
بەزى غەرب مەتبۇئاتلىرى ياكى غەرب مۇتەخەسسىسلىرى دەيلى ئاتالمىش، بۇلار خىتاينىڭ قانداق مەنپەئەتلەرنى ئۇلارغا ۋەدە قىلغانلىقىنى بىلمەيمىز، ئەمما بۇ ئېنىق، چۈنكى خىتاي مۇشۇنداق ۋەدىلەر بىلەن، ماددىي مەنپەئەتلەر بىلەن، ۋىزىغا چەكلىمە قويۇش ۋە ياكى ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرى بىلەن، ياكى ئۆچ ئېلىش ياكى تەھدىت سېلىشقا ئوخشايدىغان بۇنداق ئۇسۇللارنى يولغا قويۇش ئارقىلىق بىر قىسىم غەرب مۇتەخەسسىسلىرىنىمۇ مەتبۇئاتلىرىنىمۇ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ساياھەتچىلىك پروگراممىسى بىلەن ئۆزىگە قارىتىش بۇ جىنايەتنى يېپىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ئەمدى بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزى بىر تەرەپتىن ئىنكار قىلىپ تۇرۇپ يەنە بىر تەرەپتىن خەلقئارا بېسىمدىن قانداق قۇتۇلۇشنىڭ يوللىرى ئۈچۈن ئىزدىنىۋاتقانلىقىنىڭ تىپىك بىر ئالامىتى بۇ ساياھەتچىلىك نېمىسى بۇ يەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتىدە بىر ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرمۇ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلغۇزۇۋاتىدۇ. ئەمما تاكتىكىسىدا، ئۇسۇلىدا مەجبۇر بولغانلىقى ئۈچۈن داۋاملىق ئىنكار قىلىش بىلەن بىر يەرگە بارالمايدىغانلىقىنى ھېس قىلغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئۇسۇلنىمۇ سىناشقا مەجبۇر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئەزەلدىن ئۇيغۇرلارنى ئۆز مەقسەتلىرىگە كۆرە ئىچكى، تاشقى تەشۋىقاتنىڭ بىر ۋاسىتىسى قىلىپ كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
خىتاي ھاكىمىيىتى ئەلمىساقتىن باشلاپ بۇ تەشۋىقات ۋاسىتىسىنى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭكى مۇھىم بىر قورالى سۈپىتىدە قوللىنىپ كەلگەن. خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆز مەنپەئەتىگە توغرا كەپقالغان ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنى باياشات ياشاۋاتقان بىر خەلق سۈپىتىدە تەشۋىقات قىلىپ كۆرسىتىلىۋاتىدۇ. يەنە ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگە توغرا كەپقالغان ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنى خىتاي دۆلىتىنىڭكى بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان تېررورچى سۈپىتىدە كۆرسىتىۋاتىدۇ ۋە ياكى بولسا ئۇيغۇر خەلقىنى ياردەمگە ئېھتىياجلىق قالاق بى مىللەت سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىپ كەلىۋاتىدۇ. دېمەك، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۈگۈن قىلىۋاتقانلىرى ئاشۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىزچىل قىلىۋاتقان تەشۋىقات ئويۇنلىرىنىڭكى داۋامى، جۈملىدىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى رامكىسى ئىچىدىكى بىر يۇقىرى بىر پەللىگە كۆتۈرۈلۈشى دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ.
ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى يېڭىلاش ئارقىلىق ئۆز جىنايەتلىرىنى خەلقئارادىن يوشۇرۇپ قالالىشى ئاسانغا توختىمايدىكەن. مەنچە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ تەشۋىقات رەزىل ئويۇن ۋاسىتىلىرىنىڭكى جۈملىدىن غەرب دۆلەتلىرىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىشى ناتايىن، غەرب دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى تارىختىكى ھەر قانداق ۋاقىتلاردىن بۇيان ناھايىتى ياخشى تونۇلدى، چوڭقۇر تونۇلدى، خەلقنىڭكى، سىياسەتنىڭكى ھېسداشلىقىغا ئېرىشكەن ھالەتتە تۇرماقتا. خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتلىرىنى مۇشۇ يېقىندا غەرب دۆلەتلىرىدىكى ناھايىتى ئاز ساندىكى بىر قىسىم پۇلغا سېتىلغان خىتايپەرەس يازغۇچىلارنىڭكى تىلى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭكى بىخەتەر، باياشات ياشاۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلىدىغان بىر قانچە ماقالىلەرنى ئېلان قىلدى. ۋە كۆرۈنۈشلەرنى قويۇۋاتىدۇ، لېكىن بۇنىڭغا غەربتىكى ئاممىۋى خەلقنىڭكى، مەتبۇئاتلارنىڭكى نارازىلىقى، ئىنكاسى ناھايىتى كۈچلۈك بولدى، ناھايىتى كۈچلۈك تەنقىدلەر بولۇۋاتىدۇ. مانا مۇشۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ غەربتىكى تەشۋىقاتلىرىنىڭكى ئۇنداق ئۆزلىرى ئويلىغاندىكىدەك، نەتىجە بېرەلمەيدىغانلىقىنىڭكى ئېنىق ئىسپاتلىرى دەپ كۆرۈشكە بولىدۇ. ئەمما ئۇيغۇرلار مەسىلىسى يېتەرلىك تونۇلمىغان بىر قىسىم دۆلەتلەردە خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى بەلگىلىك سەلبىي نەتىجىلەرنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن ئىكەن.
بۇ ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىدە جۈملىدىن بۇ ئۇيغۇرلارغا بولغان تونۇش تېخى چوڭقۇر بولمىغان، مۇكەممەل بولمىغان ياكى ئۇيغۇر دەۋاسى تېخى يېتەرلىك يىلتىز تارتمىغان يەرلەردە بولسا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ تەشۋىقاتلىرى بەلكىم بىر قىسىم يامان تەسىرلەرنى ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى ھالىتى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە سەلبىي تەسىرلەرنى ياكى خاتا چۈشەنچىلەرنى يارىتىپ قويۇش ئېھتىماللىقى بار. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ چىقىش يولى شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى يېڭىلاش ئەمەس، بەلكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش، ئۆز جىنايەتلىرىنى ئېتىراپ قىلىش ۋە قىرغىنغا ئۇچرىغان خەلقتىن ئەپۇ سوراش ئىكەن.
ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل ئۇسۇللار بىلەن ئۇ مەقسەتلىرىگە يېتىشىدە بىرئاز كەچ قالدى، يېتەلمەيدۇ دەپ ئويلايمىز، چۈنكى يۇقىرىدا دېگىنىمدەك ھەر تەرەپلىمە پاكىتلار ئوتتۇرىدا، بۇ پاكىتلارنى خىتاي ئىنكار قىلىپ بولالمايدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چىقىش يولى پەقەت بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىش، مىليونلىغان ئىنسانلىرىمىزنى جازا لاگېرىدىن ئازاد قىلىش، ئەپۇ سوراش، تەزمىنات تۆلەش ۋە خەلقئارا جامائەتچىلىكنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ بىر جىنايەت ئۆتكۈزگەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ قىلمىشلىرىدىن ئەپۇ سوراش ۋە ياكى بۇنىڭغا قانۇنىي جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىش. ئەمما خىتاي بۇنى قىلامدۇ؟ شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتى دەۋرىدە بۇنى قىلمايدۇ ئەلۋەتتە. ئەمما ئۆزىنىڭ ئۇ مەقسىتىگىمۇ يېتىپ بولالمايدۇ. بۇنىڭ بىر ئالدامچىلىق ئىكەنلىكىنى بىر قىسىم غەرب مەتبۇئاتلىرى بولسۇن خەلقئارا مەتبۇئاتلار ناھايتى ئېنىق بىر شەكىلدە بۇنى دەۋاتىدۇ ھۆكۈمەتلەرمۇ دەۋاتىدۇ خىتاينىڭ مەقسىتىدە ھېچ قانداق ئۆزگىرىش يوق تاكتىكىسىدا ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ شۇنىڭغا بۇنى بىزمۇ ئەمدى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بولۇش، پائالىيەتچىلىرىمىز بىلەن دۇنياغا بۇنى ئۆز شەكلىدە ئاڭلىتىش مەجبۇرىيەتلىرىمىز بار بۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز كېرەك

قۇملۇقتىكى بوستانلىق شەھەر دەپ ئاتالغان قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنىڭ ۋەيران قىلىۋېتىلگەنلىكىنى بۇنىڭ تىپىك مىسالى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىشقا بولىدىغانلىقى قاتارلىق مەزمۇنلارمۇ بايان قىلىنغان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! گۈزەل شىنجاڭ، خىتاي، نەتىجىلىك ھالدا ئۇيغۇر رايونى ئۈچۈن يېڭى ئوبراز ياراتماقچى ناملىق ماقالىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
بۇ يىل يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى مەرھۇم شائىر، يازغۇچى ۋە تەتقىقاتچى ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تۇغۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىق كۈنى بولۇپ ئىستانبۇلدا مەرھۇم ئۈچۈن مەخسۇس خاتىرىلەش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان ھاجى بايرام ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ھۈليا قاسساپ ئوغلى سۆز قىلىپ ياشلارنىڭ مەرھۇم ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ مىللەتپەرۋەرلىك توغرىسىدا يېزىلغان شېئىرلىرىنى كۆپرەك ئوقۇپ ئۆزلىرىدە مىللىي چۈشەنچە ۋە مىللىي ئاڭ يېتىشتۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ مەزكۇر يىغىندا ئەنقەرە ھاجى بايرام ۋەلى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ھۈليا قاسساپ ئوغلى چەنگەل ئىستانبۇل تىجارەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى پروفېسسور دوكتور ئابدۇلھەمىد ئاۋشار قاتارلىق تەتقىقاتچىلار سۆز قىلىپ مەرھۇم يازغۇچى ۋە شائىر ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ بىر ئۆمۈرلۈك ئەدەبىي ئىجادىيىتى ئۈستىدە توختالدى ئۇلار سۆزىدە ئۆتكۈر ئەپەندىنىڭ شېئىرىي ئىجادىيەتلىرىدىكى ۋەتەن ۋە مىللەت ئۇقۇملىرى، خەلقنى ھۆررىيەت ۋە ئازادلىققا چاقىرىش، شۇنداقلا مىللەتنى ئويغىتىش توغرىلىق يېزىلغان يالقۇنلۇق مىسرالىرى توغرىسىدا پىكىر بايان قىلدى. پروفېسسور دوكتور ھۈليا قاسساپ ئوغلى چەنگەل مەرھۇم ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ شېئىرلىرىدىكى ۋەتەن، مىللەت سۆيگۈسىنى تەسۋىرلەپ ئۆتتى. ئۇ مەرھۇمنىڭ مىللەتپەرۋەرلىك توغرىسىدا يېزىلغان شېئىرلىرىنى ئۈلگە قىلىپ، ياشلارنى مىللىي چۈشەنچە ۋە مىللىي ئاڭ بىلەن يېتىشتۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. پروفېسسور ھۈليا قاسساپ ئوغلى چەنگەل ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ياشىغان دەۋرى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. Komünist Çin'in bin dokuz yüz kırk dokuzda yönetime gelmesiyle Uygur edebiyatı bir duraklama dönemine giriyor.
بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى كوممۇنىست خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىۋالغاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بىر تۇرغۇنلۇق دەۋرىگە كىردى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان ھەر خىل ئاتالمىش ئىجتىمائىي ئىسلاھاتلىرى ۋە سىياسىي ھەرىكەتلىرى توغرىسىدا يېزىلغان مەدھىيەلەر ئۈزۈندىلەر ۋە سىنىپىي كۈرەش تەشۋىقات قىلىنغان سىياسىي ئەسەرلەر قاپلاپ كەتتى. شۇنداقلا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ھەقىقىي مەنىدىكى ئەسەرلەرگە چەكلىمە قويۇلدى. ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ كوممۇنىست خىتاي رېژىمى مەزگىلىدىكى ھاياتى دەل مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتكە دۇچ كەلدى. ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر بۇ ۋەزىيەتنى ئۆز شېئىرىدا مۇنداق ئىپادىلىگەن. قەلەم سۇندى ئەلەم ئەزدى دىلىمنى، شامال دارىپ كېكەچ قىلدى تىلىمنى، قولۇم تۇتماس، پۇتۇم باسماس، پالەچمەن، نېمەم بىرلە قىلاي رازى ئېلىمنى. ئۇ بۇ شېئىردا پۈتۈن غەم-قايغۇسىنىڭ خەلقنى رازى قىلىشنى مەقسەت قىلغانلىقى، ئەمما شۇ ۋەزىيەتتىكى بېسىم ۋە چەكلىمە سەۋەبىدىن خەلقى ئۈچۈن ھېچ بىر ئىش قىلالمىغانلىقى توغرىلىق ئەپسۇسلۇقلىرىنى ئىپادىلىگەن. يىغىندا سۆز قىلغان ئىستانبۇل تىجارەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى پىروفېسسور دوكتور ئابدۇلھەمىد ئاۋشار مەرھۇم شائىر ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ئۇچراشقاندا دېگەن شېئىرى ھەققىدە مەخسۇس توختىلىپ ئۆتتى ئۇ بۇ شېئىرنىڭ ئەسلىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىگە بېغىشلانغانلىقى شائىرنىڭ شۇ دەۋرنىڭ شارائىتىدا يىمىرىلگەن جۇمھۇرىيەتكە بولغان سېغىنىشىنى بۇ شېئىر ئارقىلىق ئىپادىلىگەنلىكى شۇنداقلا ئۆزىنىڭ كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچ ۋە ئىرادىسىنى بۇ شېئىر ئارقىلىق ئەكس ئەتتۈرگەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. پروفېسسور ئابدۇلھەمىد ئاۋشار سۆزىدە يەنە مەرھۇم شائىر ئابدۇرېھىم ئۆتكۈرنىڭ ئۇچراشقاندا دېگەن شېئىرىدا قويۇق مىللىي ئاڭ ۋە مۇستەقىللىققا بولغان ئىنتىلىش تەسۋىرلەنگەنلىكى ئۈچۈن بۇ شېئىرنى ناخشا قىلىپ ئېيتقان ناخشىچى ئابدۇرېھىم ھېيتنى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ تۇتقۇن قىلغانلىقى، تۈركىيە قاتارلىق دېموكراتىك دۇنيانىڭ بېسىمى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ ئۇنى تۇتقۇندىن بوشاتقان بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ يەنىلا نازارەت ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. يىغىنغا يەنە مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ ئىستانبۇل فاتىھ ناھىيەسى شۆبىسىنىڭ رەئىسى ۋە زەيتىنبۇرنۇ ناھىيە ھاكىمى دوكتور ئادەم ئۇسلۇ ئەپەندىمۇ قاتنىشىپ سۆز قىلدى. دوكتور ئادەم ئۇسلۇ ئەپەندى مۇنداق دېدى. ھەقىقەتەن تۈركلەرنىڭ ئىككى ۋەتىنى بار. بىرى، ۋەتىنىمىز تۈركىيە، يەنە بىرى، تۈركلەرنىڭ ئەسلى كېلىپ چىققان تۇپراقلىرىدۇر. بىز تۈركلەرنىڭ ئانا يۇرتلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ ئاسارەتتىن قۇتۇلۇپ مۇستەقىللىققا ئېرىشكەنلىكىگە شاھىت بولدۇق. يەنە بىر قىسمى ھازىرمۇ ئاسارەت ئاستىدا تۇرماقتا خۇدايىم بۇيرۇسا ئاسارەتتە قالغان يۇرتىمىزنىڭمۇ ئازادلىققا ئېرىشكەنلىكىگە شاھىت بولىمىز بىز شاھىت بولالمىغان تەقدىردە ئەۋلادلىرىمىزنىڭ چوقۇم شاھىت بولىدىغانلىقىغا شەكسىز ئىشىنىمەن بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى

شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى خىتاي تارىخچىلىرى بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن داۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ

دەرۋەقە، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا قاتارلىق شەرقىي تۈركىستانلىق سىياسىي سەرخىللار تەرىپىدىن تەييارلانغان ئون توققۇز ماددىلىق تەكلىپ لايىھەسى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى خىتايدىكى ئەڭ نوپۇزلۇق گېزىت بولغان داگۇڭباۋدا ئېلان قىلىنىپ، ئەتىسى، يەنى ئونىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى چۇڭچىڭدىكى گومىنداڭ مەركىزىگە باغلىق يەنە بىر چوڭ گېزىت مەركەز گېزىتىدە خىتاي تارىخچىسى لى دۇڭفاڭنىڭ شىنجاڭلىقلار تۈركمۇ؟ ناملىق تۇنجى ماقالىسى ئېلان قىلىنىدۇ. ئامېرىكادا ياشاۋاتقان مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى بۇ ھەقتە چوڭقۇر ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان بىلىم ئادەملىرىنىڭ بىرىدۇر. ئۇ ئون توققۇز ماددىلىق تەكلىپ لايىھەسى گېزىتتە ئېلان قىلىنىپ بىر كۈن ئۆتكەندە خىتاي تارىخچىسى لى دۇڭفاڭنىڭ تۇيۇقسىزلا ئوتتۇرىغا چىقىپ قارشى ماقالە ئېلان قىلىشىنىڭ ھەرگىزمۇ تاسادىپىيلىق ئەمەسلىكىنى ئەمەلىيەتتە گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ قانات ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ بۇ بىر مەيدان قەلەم كۈرىشىگە خېلى بالدۇرلا تەييارلىقى بارلىقىنى شۇڭىمۇ تەكلىپ لايىھەسى ئېلان قىلىنىپ ئەتىسىلا لى دۇڭفاڭنىڭ تاپ بېسىپ تۇنجى ھۇجۇمنى باشلىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
مەلۇمكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى خىتاينىڭكى يېڭى ئاساسىي قانۇن لايىھەسىگە تەكلىپ ۋە پىكىر بېرىش دولقۇنى كۆتۈرۈلىدۇ ۋە بۇ جەرياندا خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق زىيالىيلار شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا مۇناسىۋەتلىك ئون توققۇز ماددىلىق تەكلىپ پىكرىنى ھۆكۈمەتكە سۇنىدۇ، شۇنداقلا بۇ تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىرىگە كەلگەندە خىتاينىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق گېزىتى بولغان داگۇڭباۋ گېزىتىگە بېسىلىدۇ. گەرچە مەزكۇر تەكلىپ لايىھىسى ئۆكتەبىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى گېزىتكە بېسىلىپ رەسمىي تۈردە جامائەت بىلەن يۈز كۆرۈشكەن بولسىمۇ، تەكلىپنىڭ سۇنۇلغان ۋاقتى بۇنىڭدىن بىر قانچە ئاي ئىلگىرى ئىدى ۋە بۇ جەرياندا ئاللىبۇرۇن ھۆكۈمەت ئىچىدىكى سىياسەتچىلەردە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ سىرتىدىكى زىيالىيلار ئارىسىدا بەس مۇنازىرىگە ۋە جامائەت پىكرىگە سەۋەب بولغان ئىدى. بۇ تۈردىكى جامائەت پىكرى ياكى بەس مۇنازىرىلەرنىڭكى ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدىكى پىلانلىرىغا ناھايىتى زىيانلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغان گومىنداڭنىڭكى ئوڭ قانات كۈچلىرى قاراپ تۇرمىغان شۇنداقلا تۈرلۈك قاناللار ئارقىلىق مەزكۇر جامائەت پىكرىنى سۇسلاشتۇرۇش يوققا چىقىرىش ۋە تەكلىپ لايىھەسىدىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزمۇنلارغا بىر بىرلەپ رەددىيە بېرىشنىڭكى پىلانلىرىنى تۈزۈشكە باشلىغان نەتىجىدە مەزكۇر ئون توققۇز ماددىلىق تەكلىپ لايىھەسى ئون ئۈچىنچى ئۆكتەبىر كۈنى داگۇڭباۋ گېزىتىدە ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن خىتاينىڭكى شيونى تارىخچىسى لى دۇڭفاڭ تاپ بېسىپلا ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۆزىنىڭ تۇنجى ماقالىسى يەنى شىنجاڭلىق قېرىنداشلار تۈركمۇ ناملىق ماقالىسىنى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگە باغلىق بولغان يەنە بىر نوپۇزلۇق گېزىت، يەنى چۇڭچىڭ مەركەزىي كۈندىلىك گېزىتى، چۇڭچىڭ جۇڭياڭژىباۋ ناملىق گېزىتتە ئېلان قىلىپ، مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى بىلەن بولغان بىر مەيدان كەسكىن مۇنازىرىنىڭكى مۇقەددىمىسىنى ئاچقان.
شەرقىي تۈركىستان تارىخى ھەققىدە ھېچقانچە مەلۇماتى ۋە تەتقىقاتى بولمىغان لى دۇڭفاڭنىڭ تۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىقىپ گېزىت يۈزىدە شىنجاڭلىقلار تۈركمۇ دېگەن سوئاللىق مۇئەممانى ئوتتۇرىغا تاشلىشى، مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا تەكىتلىگەندەك، ھەرگىزمۇ ئىلمىي مۇنازىرىنى نىشان قىلغان تارتىشما بولماستىن، بەلكى سىياسىي غەرەزنى ئىلىم يېپىنچىسى بىلەن ئورىغان قەلەم كۈرىشىنىڭ سىگنالى ئىدى. بۇ نۇقتىدا تۈركىيە ئەگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مۇنۇلارنى تەكىتلەيدۇ.
مۇھەممەتئىمىن بۇغرا خىتاينىڭ ۋاقىتلىق مەركىزى چۇڭچىڭدا تۇرغان مەزگىلىدە خىتاي تارىخچىسى لى دۇڭفاڭ بىلەن بىر مەيدان قاتتىق قەلەم كۈرىشى ئېلىپ بېرىپ، مۇشۇ خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ تارىخ نۇقتىئى نەزىرىگە قاتتىق رەددىيە بەرگەن. خىتاينىڭ رەسمىي تارىخ نۇقتىئى نەزىرى بويىچە ئۇيغۇرلار تۈرك ئەمەس، شىنجاڭ تۈركىستان ئەمەس، ئۇيغۇرلار شىنجاڭنىڭ يەرلىك خەلقى ئەمەس قازاق قىرغىز ئۆزبەك ۋە تاتارلارمۇ تۈرك ئەمەس ئىدى يەنى بۇ خىتاينىڭ رەسمىي تارىخ نۇقتىئى نەزىرى بويىچە ئېيتقاندا مۇشۇنداق ئىدى.
ئۇنداقتا گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ قانات ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىرى سەھنىگە ئېلىپ چىققان لى دۇڭفاڭ زادى كىم؟ ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخى ھەققىدە قانچىلىك تەتقىقاتى ۋە ئىلمىي نوپۇزى بار ئىدى؟ ئىلگىرى شەرقىي تۈركىستان تارىخى ھەققىدە بىر پارچىمۇ ماقالە ياكى يازما يېزىپ باقمىغان لى دۇڭفاڭ قانداقلارچە بىر كېچىدىلا ئۇيغۇرلار تۈرك ئەمەس، شىنجاڭمۇ تۈركىستان ئەمەس دېگەن خىتاي تارىخ نۇقتىئىنەزىرىنى بازارغا سالىدىغان مەتبۇئات كۈرىشىنىڭ قەھرىمانى بولۇپ قالدى. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى خىتاي تارىخچىسى لى دۇڭفاڭنىڭ بىزگە مەلۇم بولمىغان تەرجىمىھالى ۋە ئۇنىڭ خىتاي تارىخشۇناسلىقى ساھەسىدىكى ئاتالمىش ئىلمىي نوپۇزى توغرۇلۇق مۇنۇلارنى بايان قىلىدۇ. لى دۇڭفاڭنىڭكى تەرجىمىھالىغا نەزەر سالىدىغان بولساق، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتتىنچى يىلى خىتاينىڭكى جياڭسۇ ئۆلكىسىدە تۇغۇلغان لى دۇڭفاڭنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلى، ئەينى چاغدا يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭكى تارىخ فاكۇلتېتىدا خىتاينىڭكى زامانىۋى مىللەتچىلىكىگە ئاساس سالغان خىتاي مىللەتچىسى لياڭ چيۇچاۋنىڭكى قولىدا تارىخ كەسپىنى ئوقۇغانلىقىنى كۆرەلەيمىز. بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەينى يىللىرى لى دۇڭفاڭنىڭكى فرانسىيەنىڭكى پارىژ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ھەم بىلىم ئاشۇرغانلىقى شۇنداقلا تارىخ پەنلىرى بويىچە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەنلىكى ھەم يېزىلىدۇ. ئەمدى لى دۇڭفاڭنىڭكى تەتقىقاتىغا قارايدىغان بولساق لى دۇڭفاڭنىڭكى ئاساسلىق تەتقىقات ئوبيېكتى خىتاينىڭكى كلاسسىك تارىخى يەنى تۆت كىتاب بەش قامۇستىن ئىبارەت بولغان بۇلارنىڭ ئىچىدىمۇ لى دۇڭفاڭ ھېچقاچان خىتاي ئىچىدىكى ئاتالمىش ئاز سانلىق مىللەتلەرنى شەرقىي تۈركىستاننى ياكى بولمىسا تۈركلەر ياكى ئۇيغۇرلارنى ئاساسلىق تەتقىقات تېمىسى قىلغان ئەمەس بۇنىڭدىن باشقا يەنە لى دۇڭفاڭنى مەشھۇر قىلغىنى ھېچقاچان ئۇنىڭكى تارىخ ساھەسىدىكى بىر دەۋر بۆلگۈچ تەتقىقات نەتىجىسى ئەمەس بەلكى خىتاينىڭكى كلاسسىك تارىخىنى ناھايىتى ئاممىباب شەكىلدە ئاددىي تىل بىلەن ئاددىي خىتاي خەلقىگە ئاممىسىغا يەتكۈزەلىگەنلىكىدەك بىر ئۇتۇقتىن ئىبارەت لى دۇڭفاڭنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئۈچىنچى يىلى يەنى شېڭ شىسەي تېخى تەختتە تۇرۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستاندا ئىنتايىن ئېغىر بىر زۇلمەت ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان مەزگىلدە شەرقىي تۈركىستانغا بىر قېتىم بارغانلىقى مەلۇم ۋە بۇ قېتىملىق سەپەردىن كېيىن ھەم بىر پارچە ماقالە يېزىپ ئېلان قىلىنغانلىقىمۇ يېزىلىدۇ. ئەمما لى دۇڭفاڭنىڭكى مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى بىلەن يېزىشقان ماقالىلىرىدە ئالغان نەقىللىرى، يەنى ئۇنىڭ ئاتالمىش ئۇيغۇر دوستلىرى ياكى يەرلىك خەلق بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەتلىرى قاتارلىقلاردىن شۇنى كۆرۈۋالالايمىزكى، بۇ قېتىملىق سەپەر ھېچقاچان بىر ئىلمىي سەپەر بولغان ئەمەس، ئىلمىي تەتقىقات ئۈچۈن ماتېرىيال توپلاش ياكى بولمىسا ھەقىقىي ۋەزىيەتنى كۆرۈش ئۈچۈن يەرلىك خەلق بىلەن ئۇچرىشىدىغان بىر قېتىملىق سەپەر بولغان ئەمەس، بەلكى پۈتۈنلەي سىياسىي تەشۋىقاتقا قورال بولغان ۋە سىياسىينى مەقسەت قىلغان بىر قېتىملىق سەپەر بولغان. لى دۇڭفاڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى تەيۋەنگە بارىدۇ ۋە ئۆزىنىڭكى مائارىپ ساھەسىدىكى خىزمەتلىرىنى داۋام قىلىپ ئاخىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى ئامېرىكىدا ئۆلىدۇ لى دۇڭفاڭ تەيۋەنگە بارغاندىن كېيىنمۇ نەشر قىلغان كىتابلىرى ياكى بولمىسا ئېلىپ بارغان ئىلمىي ئەمگەكلىرىنىڭ ھېچقايسىسىدا شەرقىي تۈركىستانغا ئۇيغۇرلارغا ياكى خىتاي ئىچىدىكى ئاتالمىش ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئائىت ئۇچۇرلار كۆپ كۆزگە چېلىقمايدۇ گومىنداڭ مەركىزىدىكى چوڭ گېزىتلەردە ئىككى ئايدىن ئارتۇق داۋاملاشقان بۇ قېتىملىق مەتبۇئات كۈرىشى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ خىتاي ئاخباراتلىرىدا كەڭ كۆلەمدە تونۇلۇشى ھەمدە كۈچلۈك جامائەت پىكرى ھاسىل قىلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا لى دۇڭفاڭ بىلەن ئېلىپ بارغان بۇ قېتىملىق جىددىي مەتبۇئات توقۇنۇشىنى قەلەم كۈرىشى دەپ ئاتايدۇ. بۇ قېتىملىق قەلەم كۈرىشىنىڭ ئەمەلىي تەسىرى ۋە نەتىجىسىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە پايدىسىز تەرەپكە يۈزلەنگەنلىكى، جامائەت پىكرى ۋە ئىلمىي مەۋقەنىڭ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا تەرەپكە ئېغىپ كېتىۋاتقانلىقى، شۇنداقلا ئىلى ئىنقىلابىنىڭ گومىنداڭ مەركىزىگە شەكىللەندۈرگەن بېسىمىنىڭ كۈنسايىن كۈچىيىشى نەتىجىسىدە ئاخىرى گومىنداڭ پارتىيەسىنىڭ تەشكىلات مىنىستىرى چېن لىفۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرادىن قەلەم كۈرىشىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى بۇ قېتىملىق قەلەم كۈرىشىنىڭ باشلىنىشىدىن ئاخىرلىشىشىغىچە بولغان جەريانلار ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسى ھەققىدە مۇنۇلارنى بايان قىلىدۇ.
مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى بىلەن لى دۇڭفاڭ ئوتتۇرىسىدا شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭكى مىللىي تەركىبى ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭكى تارىخىي ئىسمىنى چۆرىدىگەن ھالدا ئېلىپ بېرىلغان مەتبۇئات يۈزىدىكى مۇنازىرە ۋە تالاش تارتىشلار بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى لى دۇڭفاڭنىڭكى گپوچە شىنجاڭلىق قېرىنداشلار تۈركمۇ ناملىق ماقالىسىدىن باشلىنىپ تاكى قىرىق تۆتىنچى يىلى دېكابىرنىڭ ئوتتۇرىغىچە مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندىمنىڭكى ئاخىرقى پارچە رەددىيە ماقالىسى بىلەن تاماملىنىدۇ. بۇ ئىككى ئايغا سوزۇلغان بىر جەرياندا ھەر ئىككى تەرەپ ئۈچ پارچىدىن ماقالە ئېلان قىلىدۇ ۋە بۇ ماقالىلەر ئەينى چاغدا چۇڭچىڭدا چىقىۋاتقان نوپۇزلۇق گېزىتلەردىن داگونباۋ ۋە جۇڭياڭ رىباۋ يەنى مەركەز كۈندىلىك گېزىتىدىن ئىبارەت ئىككى گېزىتتە ئىلگىرى-ئاخىرى بولۇپ ئېلان قىلىنىدۇ. مەزكۇر ئالتە پارچە ماقالىنىڭكى ئەسلى خىتايچە نۇسخىسىنى تەيۋەن سىياسەت ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىنىڭكى تور بېتىدىن ئېلېكتىرونلۇق نۇسخىسىنى تېپىش مۇمكىن. مەزكۇر ماقالىلەرنىڭ ئۇيغۇرچە نۇسخىسىنى بولسا ئەينى چاغدا ئالتاي نەشرىياتى نەشر قىلغان ئالتاي ژۇرنىلى ئىلگىرى-ئاخىرى باسقانىكەن. كېيىن پاتىمە بۇغرا خانىم يەنى مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندىنىڭكى قىزى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان قەلەم كۈرىشى ناملىق كىتابتىمۇ بۇ ماقالىلەرنىڭ ئۇيغۇرچە نۇسخىسىنى تېپىش مۇمكىن.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىيوگرافىك خاتىرىسىدە ئۆزىنىڭ لى دۇڭفاڭ بىلەن ئېلىپ بارغان ئايلارچە قەلەم كۈرىشىنىڭ ئاخىرقى ھېسابتا لى دۇڭفاڭنىڭ مەغلۇبىيىتى بىلەن ئاخىرلاشقانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ھەقىقەتەنمۇ لى دۇڭفاڭ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ئۈچىنچى پارچە ماقالىسىگە جاۋاب قايتۇرالمايدۇ. گومىنداڭ دائىرىلىرىمۇ ئارىغا چۈشۈپ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرادىن ئەمدى يازماسلىقنى تەلەپ قىلىدۇ. پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ شۇ قېتىملىق قەلەم كۈرىشى جەريانىدا يازغان بىر يۈرۈش ماقالىلىرىنىڭ ئىلمىي سەۋىيەسىنىڭ چوڭقۇرلۇقى، دەلىل پاكىتلىرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى، مەنبە قايناقلىرىنىڭ مول ۋە ئىشەنچلىكلىكى، شۇنداقلا نۇقتىئىي نەزەرلىرىنىڭ ئۆتكۈرلۈكى بىلەن شۇ دەۋر تارىخشۇناسلىقىدىكى يۇقىرى سەۋىيەنى ياراتقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ.

قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسىيەت مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پىروگراممىسىنىڭ ئوتتۇز يەتتىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار. بۇ ھەقتىكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئاخىرى داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.